ئامېرىكا رادىئو تورى يېقىندا ئامېرىكىلىقلارنى ئەندىشىگە سالىدىغان بىر خەۋەرنى ئېلان قىلغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا گەرچە تىك توك ۋە ئۇنىڭغا باغلىق ئەپلەرنى چەكلىگەن بولسىمۇ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسىلىسىنى ھەل قىلالمايدىكەن چۈنكى تىك توكنى ئىشلەتكەن ئامېرىكا ئابونتلىرىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرى ئاللىقاچان خىتايغا كېتىپ بولغان ئامېرىكىدىكى تور بىخەتەرلىكى شىركىتى فېروتنىڭ دوكلاتىدا بىلدۈرۈلۈشىچە ئامېرىكىنىڭ ئاۋىئاتسىيە شىركەتلىرى توردا مال سېتىش شىركەتلىرىدىن تارتىپ ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىنىڭ تور بېكەتلىرىگىچە تىك توكنىڭ پىكسېلس دەپ ئاتىلىدىغان جاسۇسلۇق دېتالى يوشۇرۇنغان بولۇپ تورغا كىرگەنلەرنىڭ ئىسىم فامىلىسى شىفىرى ۋە جەزملەشتۈرۈش كودىنى توپلاپ ماڭىدىكەن ئابونتلار زاپاسلىنىپ قالغان ھۆججەتلەرنى ئۆچۈرۈپ بولغۇچە بۇ جاسۇسلۇق دېتالى تورغا كىرگەنلەرنىڭ ئۇچۇرلىرىنى خىتايغا ياكى رۇسىيەگە يوللاپ بولىدىكەن دېمەك ئابونتلار تىك توكنى ئىشلەتمىگەن تەقدىردىمۇ بۇ ئەپ دېتالى ئۇلارنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ساقلىۋالىدىكەن ئابونتلار بۇ ئەپنى ئۆچۈرۈۋەتكەن ئەھۋالدىمۇ تىك توك ئۇلارنىڭ ئۇچۇرلىرىنى توپلاپ خىتايغا يوللاپ بېرىدىكەن گوگول مۇتەخەسسىسلىرى بىر يىلدەك تەكشۈرۈش ئارقىلىق تىك توكنىڭ بۇ مىكرو جاسۇسلۇق ئىقتىدارىنىڭ گوگول مىكروسوفت قاتارلىق داڭلىق شىركەتلەرنىڭ تور بەتلىرىنىڭ ئەسلى كودىدا ساقلىنىپ يوشۇرۇن ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى بايقىغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئۆتكەن يىل ئالتىنچى ئايدىن بۇيان ئامېرىكىدىكى يېڭى تىك توك ئابونتلىرىنىڭ ئۇچۇرلىرى ئاللىقاچان چىغىناق تاغاق يېزىقى تور بوشلۇقىغا توپلانغان ئونىنچى ئايدىن كېيىن بۇ تور بوشلۇقىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش ۋە ئۇنى زىيارەت قىلىش ھوقۇقى تىك توك خىزمەتچىلىرى بىلەنلا چەكلەنگەن بۈگۈنكى كۈندە بۇ خىزمەتچىلەر ئامېرىكىدىكى ئابونتلارنىڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى باشقۇرماقتا ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى رۇسىيەگە قورال ياردىمى بېرىۋاتقانلىقىنى ئىزچىل ئىنكار قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما رۇس ئارمىيىسىنىڭ ئۇكرائىنىيەدىكى ئۇرۇش مەيدانىنى چارلىشى ۋە ئۇچۇر ئىگىلىشىگە قولايلىق بولغان ئادەمسىز ئۇچقۇ درونلارنى داۋاملىق تەمىنلەپ تۇرغان نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى مارت كۈنى ئېلان قىلغان بىر خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغان مۇشۇ بىر يىل ئىچىدە خىتاي روسىيەگە ئون ئىككى مىليون دوللارلىق ئادەمسىز ئۇچقۇ ۋە ئۇلارنىڭ زاپچاسلىرىنى سېتىپ بەرگەن. بۇ ئايروپىلانلار خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئادەمسىز ئۇچقۇ ياساش شىركىتى DJI ۋە باشقا كىچىك شىركەتلەر تەرىپىدىن ياسالغان بولۇپ، خىتاينىڭ ۋاسىتىچى شىركەتلىرى ئۇلارنى ھەر خىل يوللار ئارقىلىق ئېكسپورت قىلىدىكەن. بۇ ئادەمسىز ئۇچقۇرلارغا ئامېرىكىنىڭ تېخنىكىسىنىڭ قېتىلغان قېتىلمىغانلىقى تېخى ئېنىق ئەمەس ئىكەن. ئەگەر قېتىلمىغان بولسا ئۇنىڭ روسىيەگە سېتىپ بېرىلىشى قانۇنىي مەسىلە ئەمەس، بەلكى سىياسىي مەسىلە بولىدىكەن. روسىيە بۇ ئادەمسىز ئۇچقۇرلارنى سېتىۋېلىپ، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش مەيدانىنىڭ ئالدىنقى سېپىدە چارلاشقا ئىشلىتىدىكەن. تۆت قۇيرۇقتىكى چاقپەلىكى بىلەن ئۇچىدىغان بۇ ئۇچقۇرلار روسىيە ئۈچۈن ئوق دورىدەكلا مۇھىم قورالغا ئايلانغان بولۇپ، ئۇكرائىنا تەرەپ ئۇلارنى ئېتىپ چۈشۈرۈش ئۈچۈنمۇ نۇرغۇن چىقىم تارتىدىكەن. بۇ ئادەمسىز ئۇچقۇلارنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلەشنىڭ قىيىن بولۇشىدىكى سەۋەب بۇ نەرسىلەر پەقەت ئۇرۇش ئۈچۈنلا ئەمەس، فوتوگرافچىلار ۋە كامېراچىلارنىڭ بوشلۇقتىن سۈرەت ۋىدېئو تارتىشى، ئۆي مۈلۈك شىركەتلىرىنىڭ يەر زېمىن ئۆلچىشى ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدىغان بولغاچقا، خىتاي شىركەتلىرى بۇ يوچۇقتىن پايدىلىنىپ، روسىيە ۋە باشقا دۆلەتلەرگە ئۇنى سېتىپ بېرىدىكەن. ئۇنىڭ نېمە مەقسەتتە سېتىلىدىغانلىقى ئېنىق بولمىغاچقا، ئۇنى چەكلەشمۇ تەس بولىدىكەن.
خىتاينىڭ شىنخۇا تورى ئىنگلىزچە تور بېتىدە چىققان بىر خەۋەرگە كۆرە، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغىچە ئۇيغۇر رايونىنىڭ قۇمۇل شەھىرىدە قىرىق تۆت يەردە قەدىمىي تۇرا ئىزى بايقالغان بۇنىڭ بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئاخىرىغىچە قۇمۇل شەھىرىدە بايقالغان تۇرا بىر يۈز ئالتىگە يەتكەن بۇ تۇرالارنىڭ سانى كۆپ قۇرۇلمىسى پۇختا جايلىشىشى رەتلىك ئىكەن خىتاي ئارخېئولوگلىرى بۇ تۇرالارنىڭ تاڭ سۇلالىسى ۋە چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ياسالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان بولسىمۇ ئەمما دۇنيا ئىلىم ساھەسىدىكىلەر مەركىزىي ئاسىيا جۇغراپىيەسىگە ماس كېلىدىغان بۇ قەدىمىي ئۇچۇر يەتكۈزۈش ئەسلىھەلىرىنىڭ يالغۇز خىتاي بىلەنلا باغلانمايدىغانلىقى ئۇنىڭ ياۋرو ئاسىيا تارىخىدىكى ئاتلىق قەۋملەرنىڭ مۇھىم ئىختىراسى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە تۇرالار قەدىمىي زامانلاردا يىراققا ئۇچۇر يەتكۈزۈش ۋە ئۇرۇش مەزگىلىدە ھەربىي ئىنفورماتسىيە ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن تارىخىي مەلۇماتلاردا تۇرا ياكى مەشئەل مۇنارىنىڭ ئۇچۇر يەتكۈزۈش ۋە مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكى قاراۋۇللار ئۇ يەرگە بايراق قاداش ئوت يېقىش ياكى دۇمباق چېلىش ئارقىلىق دۈشمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىدىن ۋە قايسى تەرەپكە ماڭغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان خىتاي ئارخېئولوگلىرى تۇرالارنىڭ تاڭ سۇلالىسى دەۋرى ۋە چىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ياسالغانلىقىنى ئېيتىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭمۇ خىتايغا ئائىت ئىزلار ئىكەنلىكىنى تەكىتلىمەكچى بولغان ھالبۇكى بۇنداق تۇرالارنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ شەرقىي دەرۋازىسى بولغان قۇمۇلدا كۆپ بولۇشى شۇنداقلا كۇچادىن جەنۇبقا سوزۇلغان قەدىمىي يول لىنىيەلىرىدىمۇ مەۋجۇت بولۇشى يەرلىك خەلقلەرنىڭ تاجاۋۇزچىلارغا قارشى ھەرۋاقىت ھوشيارلىقتا تۇرۇپ كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىشى مۇمكىنلىكىنى نەزەردىن ساقىت قىلغان ئۇنىڭدىن باشقا، تۇرالارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن باشقا يەنە قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىمۇ مەۋجۇت بولۇشى ئۇنىڭ تارىختىن بۇيان يىپەك يولىدىكى خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەت ۋە سودا ئالاقىلىرىدىمۇ مۇھىم رول ئوينىغان يەرلىك قۇرۇلۇش ئەسلىھەسى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. تارىخچى قۇربان ۋەلى ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە، ئۆزىنىڭ ئىلگىرى ۋەتەندە ئىشلەۋاتقان مەزگىلىدە ئاتالمىش خىتاي ئارخېئولوگلىرى ئويدۇرۇپ چىقارغان تۈرلۈك ساختا تارىخىي بايانلارغا كۆپ قېتىم شاھىت بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن نورۇز بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن تەبرىك سۆزى يوللاپ تۇران ۋە ئىران خەلقى ئومۇمەن بۇ بايرامنى ئۆتكۈزىدىغان بارلىق قەۋملەرگە تىنچلىق ۋە خۇشاللىق تىلىدى ئۇ يىگىرمىنچى مارت كۈنى يوللىغان توۋىتىرىدا نورۇز تىلەكلىرىنى بىلدۈرۈپ نورۇز بايرىمى مىڭ يىللاردىن بۇيان ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان بايرام بولۇپ، بۈگۈن دۇنيادا مىليونلىغان ئىنسانلار بۇ بايرامنى تەبرىكلەيدۇ. بۇ، يېڭى بىر يىلنىڭ باشلىنىشى. بۇ بايرام بىزگە زۇلمەتنىڭ ھامان ئارقىدا قالىدىغانلىقىنى، ئۈمىد تېڭىنىڭ ھامان ئالدىمىزدا ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ. بارلىق نورۇز ئەھلىگە شادلىق تىلەيمەن، دېدى. پىرېزىدېنت جو بايدېن يەنە ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئاقسارايدا نورۇز بايرىمى ئۆتكۈزىدىغان بارلىق مىللەتلەرنىڭ، جۈملىدىن ئامېرىكا، ياۋروپا، تۈركىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى بايرىمى بولغان نورۇز كۈنىنى كۈتۈۋېلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. ئۇ بۇ پائالىيەتتە قىلغان تەبرىك سۆزىدە يېڭى يىلنىڭ باشلىنىشى بولغان بۇ قۇتلۇق كۈننىڭ بايرام مەنسۇپلىرىغا ئۈمىد بېغىشلىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى تۈركىيەدە يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان ئائىلىلەرنىڭ، ئىنسانلىق ھوقۇقى دەپسەندە قىلىنىۋاتقان كىشىلەرنىڭ بۇ ئېغىر كۈنلەردىن قۇتۇلۇشىغا بولغان تىلەكداشلىقىنى بىلدۈردى. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، نورۇز بايرىمى خەلقئارادا ئىرانلىقلارنىڭ يېڭى يىل بايرىمى دەپ تونۇلغان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە كۆپلىگەن تۈركىي خەلقلەر، جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئەنئەنىۋى بايرىمىدۇر.

بۇنىڭغا جەمئىي ئىككى تىرىليون يەتتە يۈز مىليارد يۈەن مەبلەغ سالماقچى بولغان تۆت يۈز تۈرلۈك چوڭ قۇرۇلۇشنىڭ بىرىنچى تۈرى ئۇيغۇر رايونىنىڭ سۇ مەنبەلىرى يول كۆۋرۈك قاتناش ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشىغا ئىككىنچى تۈرى نېفىت كۆمۈر يېڭى ئېنېرگىيە پاختا توقۇمىچىلىق ساھەسىنى گۈللەندۈرۈشكە ئۈچىنچى تۈرى پەن مائارىپ سەھىيە تەنتەربىيە ساياھەتچىلىك كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ پىلاننى تاماملاشقا ئۈچ يۈز مىليارد يۈەندىن كۆپ پۇل ئاجرىتىدىكەن خىتاينىڭ بۇ غايەت زور سوممىلىق مەبلەغ سېلىش پىلانى شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇش دېگەن شوئار ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدىكەن ھەمدە بۇ قۇرۇلۇشلار بىر بەلباغ بىر يولدىكى ئەڭ مۇھىم ئىقتىسادىي تۈگۈن ھېسابلانغان بۇ رايوننىڭ خىتايدىكى ئورنىغا چوڭ تەسىر كۆرسىتىدىكەن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ئاتالمىش شىنجاڭ ۋەكىلى جاڭ چۈنلىن قۇرۇلتايدا بەرگەن پىكىر تەكلىپىدە شىنجاڭغا مەبلەغ سالغانلىق خىتاينىڭ كەلگۈسىگە مەبلەغ سالغانلىقتۇر دېگەن ئۇيغۇرلار بۇ غايەت زور كۆلەمدىكى ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشنىڭ قۇربانلىرىغا ئايلىنىۋاتقان بولۇپ لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ئېيتىشىچە جاڭ چۈنلىن تىلغا ئالغان سانائەت باغچىلىرى ۋە ئادەم كۈچىگە ئېھتىياجلىق نۇرغۇن زاۋۇتلار ئەمەلىيەتتە مەجبۇرىي ئەمگەك كارخانىلىرى ئىكەن

قەشقەر خان بازىرىنى ئەلالاشتۇرۇش ئۈچۈن ئەپ بېرىۋاتقان چېقىش ھەققىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا بۇ چېقىشنى ئەپ بارغان قۇرۇلۇش خادىملىرىنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن قوغدالغانلىقى بازاردىكى دۇكاندار ۋە ئاھالىلەرنىڭ سىياسىي قانۇن كادىرلىرى تەرىپىدىن نازارەت قىلىنغانلىقى ئاشكارىلاندى مەلۇم بولۇشىچە ئاتالمىش ئەلالاشتۇرۇشتىن كېيىن دۇكانلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئەندىشە قىلغان بازاردىكى بىر قىسىم دۇكاندارلار ئۆزلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق چېقىشقا بولغان نارازىلىقىنى يوشۇرالمىغان نەتىجىدە بىر قانچە دۇكاندار قاتارىدا ئون ئالتە ياشلىق بەختىيار ئىسىملىك بىر بالىمۇ تۇتقۇن قىلىنغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۇيغۇر ئېلىدا ئېلىپ بېرىلغان قۇرۇلۇش چېقىش ھەرىكەتلىرى ھازىرغا قەدەر بەزى ئاھالىلەرنى ئولتۇراق ئۆيدىن، بەزىلىرىنى دۇكان ۋە تېرىلغۇ يەرلىرىدىن، يەنە بەزى جامائەتلەرنى بولسا مەسچىت ياكى قەدىمىي بازارلاردىن ئايرىپ تاشلىغان. بۇ نۆۋەت خان بازارنىڭ چېقىلىشى گەرچە ئەلالاشتۇرۇش نامى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ، بىر قىسىم كىشىلەرگە يەنىلا ئەندىشە ئەپ كەلگەن ۋە ئۇلارنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان. ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ۋەزىيەتتىن خەۋەردار بىر كىشىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، خانبازاردىكى بەزى ئاھالىلەر بازارنىڭ مىللىي قىياپىتىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ئەندىشە قىلسا يەنە بەزىلىرى رېمونت ھەققىنى تۆلىيەلمەسلىكتىن دۇكاننى قولدىن بېرىپ قويۇشتىن ئەندىشە قىلغان تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بىر ئالاقىدار خادىم بازار قۇرۇلۇشى رېمونت قىلىنىش داۋامىدا مىللىي پوسوننىڭ ساقلىنىپ قالىدىغان ياكى قالمايدىغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ بازارنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ مىللىي پوسونىغا ھېچقاچان دەخلى قىلىنمىغانلىقى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ شۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ خادىم ئالدىنقى كۈنكى زىيارىتىمىز داۋامىدا بازارنىڭ قۇرۇلۇشى كونىراپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن رېمونت قىلىنىۋاتقانلىقى يەنى ئەلالاشتۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى. قەشقەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ۋە نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان قاسىمجان ئابدۇرېھىم ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە مەزكۇر بازار بىر قانچە يىل بۇرۇن بىر قېتىم رېمونت قىلىنغان بولۇپ بازاردىكى قۇرۇلۇشلار سۈپەت ۋە بىخەتەرلىك جەھەتتىن ئەندىشىلەرلىك ۋەزىيەتتە ئەمەس ئىكەن مەن ئاخىرقى قېتىم ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۆتىنچى ئاي مەزگىلىدە زىيارەت قىلغان ۋاقتىمدا كۆرگەن. خىتاي تارماقلىرى سىز دېگەندەك ئانداق گەپلەرنى قىلغان بولسا ئاساسلىقى ئەمدى كونا ئۆيلەرنى يېڭىلاش دېگەندەك باھانە كۆرسەتكەن بولسا بۇ بىراز ئۇنىقى تازا رېئاللىققا ئۇيغۇن ئەمەس چۈنكى نۇرغۇن ئاساسەن دېگۈدەك ئۇ كونا ئۆيلەرنى قايتىدىن چاقىدىغانلىرىنى چېقىپ ياسايدىغانلىرىنى ياساپ قىلىپ بولغان ئاشۇ ئىككى مىڭىنچى يىللاردا ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللاردا ئۇنىڭ يەنە ئەسكەرتىشىچە بۇ بازار مىڭ توققۇز يۈز سەكسەنىنچى يىللاردىن كېيىن بىر قانچە قېتىم رېمونت قىلىنغان ۋە ھەر قېتىملىق رېمونتتىن كېيىن بىر تۈركۈم ئاھالىلەر چىقىمنى كۆتۈرەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ئۆي ۋە دۇكانلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان كېيىنكى ۋاقىتلاردا شۇنداق يەر تەۋرەشكە قارشى تۇرۇش ئۆيلىرىنى سالىمىز دەپ قايتىدىن چېقىپ سېلىش جەريانىدا بەزىلەر ھەممە ئادەم ئۆزى چېقىپ ئۆزى سېلىپ قىلىدىغان ئىقتىسادىي مەنبەگە ئىگە بولمىغاندىن كېيىن بەزىلەرگە ئاز تۆلەم بېرىپلا بەزى خىتايلارنى شۇلارغا سېتىپ بېرىش ئارقىلىق خىتايلارنى ئارىلىققا بۇ كوچىلارغا تىققان ئەھۋال بار ئەمدى خىتايلار ئۇ يەردە نورمال ياشىيالمايدۇ لېكىن شۇنداق قەدىمكى ئۆيلەرنى ئازراق ئۆزگەرتىپ ئۇنى قىلىپ بۇنى قىلىپ ھەر خىل ساياھەت ئورۇنلىرىنى ئاچقان ئەھۋاللار مەۋجۇت ئەمدى ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە خۇددى قاسىمجان ئابدۇرېھىم دېگەندەك ئىقتىسادىي كۈچى ئاجىز بولۇپمۇ ئائىلە ئەزالىرى تۈرمە ۋە لاگېرلارغا سولانغان بىر قىسىم ئائىلىلەر مەزكۇر بازار ئاتالمىش ئەلالاشتۇرۇلغاندىن كېيىن ئۆي ۋە دۇكانلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىشىدىن ئەندىشە قىلغان ئۇلار بۇ ئەندىشىسىنى چېقىش ھەققىدە ئۇقتۇرۇش تارقاتقان ۋە ئىدىيەۋى خىزمەت ئىشلىگەن كادىرلارغا ئوخشىمىغان شەكىلدە بايان قىلغان ئۇلار نۆۋەتتىكى سىياسىي ۋەزىيەت سەۋەبلىك ئەندىشىلىرىنى ئالاھىدە ئېھتىياتچانلىق بىلەن بىلدۈرگەن بولسىمۇ ئەمما بۇ ئىنكاسلار سىياسىي قانۇن تارماقلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتقان نەتىجىدە ئالدىنقى ھەپتە چېقىش باشلانغان كۈنى تەۋەلىكتىكى ساقچى خادىملىرى نەق مەيداندا پەيدا بولۇپ قۇرۇلۇش ئىشچىلىرىنى قوغدىغان بولسا سىياسىي قانۇن ۋە ئاھالىلەر كومىتېتى خادىملىرى نەق مەيداندا دۇكاندار ۋە ئۆي ئىگىلىرىنىڭ سۆز ھەرىكەتلىرىنى نازارەت قىلغان

ئەمما يەنە بىر ساقچى خادىمى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي قانۇن كومىتېتى بازار باشقۇرۇش ۋە ئاھالىلەر كومىتېتى خادىملىرى بىلەن بىرلىكتە چېقىش ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مەيداندا ئاھالە ۋە دۇكاندارلارغا ئاتالمىش جەمئىيەت ئامانلىقىغا دىققەت قىلىش ھەققىدە ئىدىيىۋى خىزمەت ئىشلىگەنلىكىنى يوشۇرمىدى چېقىشقا قاتناشقان يەردە ئۇ چاققان كۈنى نەق مەيداندا سىز بارمۇ شۇ يەردە؟ بار بار. بۇ سىلەردىن ساقچىلاردىن باشقىلارمۇ كەلدىمۇ كەلمىدىمۇ؟ مەسىلەن ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ ئادەملىرى. ئۇلار قېلىشىپ تۇرمىغان بولسىمۇ، كېتىپ تۇر دەمدى. باشقا ئۇنىڭكى يا، بىزنىڭكى يا دېگەندەك بىللە يول مېڭىش يول تېگەندەك.
ئۇلار نېمە دېدى؟ ئۇلارنىڭ ۋەزىپىسى نېمە بولدى؟ كومىتېتنىڭ ئادەملىرى ئەمدى بىخەتەر بولسۇن، بىخەتەرلىككە دىققەت قىلىڭلار. ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ يەنە ئىنكاس قىلىشىچە، دۇكانلىرى چېقىلىۋاتقان مەزگىلدە نارازىلىقىنى يوشۇرالمىغان ۋە ھۆكۈمەت خادىملىرى بىلەن تاكاللىشىپ قالغان بىر قانچە كىشى ساقچىخانىغا ئېلىپ كېتىلگەن. بۇلاردىن بىرى دادىسى تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقان ئۆزى ھەپتە ئاخىرلىرى ئانىسىغا ھەمكارلىشىپ دۇكان ئېچىۋاتقان ئون ئالتە ياشلىق بىر بالا ئىكەن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ بىر خادىمى ئۆز تەۋەلىكىدىن ئوتتۇز نەچچە كىشىنىڭ بۇ بازاردا دۇكىنى بارلىقىنى بايان قىلسا ئاقتاش ئاھالىلەر كومىتېتىما

قاسىمجان ئابدۇرېھىم ئەپەندى كىشىلەرنىڭ ئەندىشىسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى چۈنكى ئىلگىرىكى كۆپ قېتىملىق چېقىلىشلاردىن قەشقەر خەلقىنىڭ كۆپلىگەن پاراكەندىچىلىكلەرنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىنى بۇ قېتىمقى چېقىشنىڭ مەقسىتىمۇ ماھىيەتتە ئۇيغۇرلارنى مەزكۇر بازاردىن يەنى شەھەر مەركىزىدىن سىقىپ چىقىرىش ئىكەنلىكىنى

بەرگەن بوپ ما شەھەرنىڭ ئىچىدىكى مۇنداق كوچىلاردىكى مۇھىم جايلاردىكى زېمىنلارنى خىتايلارنىڭ قولىغا ئەپ بەرگەن ئەھۋاللارمۇ مەۋجۇت مېنىڭچە شۇنداق ئېھتىماللىقى بۇ قېتىممۇ شۇ ئېھتىماللىق چوڭ دېمەكچى ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى ۋىرجىنىيە شتاتىنىڭ فېيرفەكس شەھىرىگە جايلاشقان ئۇيغۇر مەركىزىدە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتى ياۋروپادىن كەلگەن لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق ۋە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملارنى كۈتۈۋېلىش پائالىيىتى ئورۇنلاشتۇردى. بۇ كۈن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى نورۇز بايرىمىغا توغرا كەلگەن بولغاچقا، پائالىيەتتە نورۇزغا ئاتالغان قىسقا نومۇرلارمۇ ئورۇنلاندى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنى كەچ سائەت يەتتىلەردە ئامېرىكا ۋېرجىنىيە شتاتىنىڭ فېيرفەكس شەھىرىگە جايلاشقان ئۇيغۇر مەركىزىدە ناھايىتى ئۆزگىچە بىر پائالىيەت ئۆتكۈزۈلدى پائالىيەتكە قاتناشقان ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ئارىسىدا ئەتلەس كۆينەك كىيگەن خانىملار بادام دوپپا كانۋاي كۆينەك كىيگەن ئەپەندىلەر تىزىلغان ئۈستەللەرگە نورۇز ئېشى تارقىتىۋاتاتتى زالنىڭ ئالدى تەرىپىگە نورۇز مۇبارەك دېگەن خەتلەر ئېسىلغانىدى بۇ پائالىيەت پەقەتلا بۇ يىللىق نورۇز بايرىمىنى تەبرىكلەش مۇراسىمى بولۇپ قالماستىن بەلكى ياۋروپا ئەللىرىدىن كەلگەن لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق بىلەن گۈلباھار خاتىۋاجى خانىملارنى كۈتۈۋېلىش پائالىيىتى ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا سەھنىنىڭ ئارقا تەرىپىگە گۈلباھار خاتىۋاجى خانىمنىڭ لاگېر ھەققىدە بەرگەن گۇۋاھلىقلىرى ئاساسىدا يېزىلغان خىتاي لاگېرىدىن ھايات قالغۇچى ناملىق كىتابى

كىتاب ئىمزالاش قاتارلىق مەزمۇنلاردا ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى ئارقىدىن قەلبىنۇر خانىم بىلەن گۈلباھار خانىمغا گۈل تەقدىم قىلىندى ئۇلار سەھنىگە چىقىپ پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارغا ئۆزلىرىنىڭ نورۇزلۇق سالاملىرىنى يوللىدى قەلبىنۇر خانىم نورۇز بايرىمىنى تەبرىكلەۋاتقان پۈتۈن دۇنيادىكى باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاشلا ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئەسلىدە لاگېرلاردا ئەمەس بەلكى ئۆز ئۆيىدە ئائىلىسى بىلەن بىرلىكتە خاتىرجەم بايرام ئۆتكۈزۈشى كېرەكلىكىنى ئېيتقاندا پۈتۈن جامائەت جىمجىتلىققا چۆمدى قەلبىنۇر خانىم ئۆزىنىڭ بۈگۈن لاگېردىكى ئېچىنىشلىق كەچمىشلىرىنى ئەمەس بەلكى بارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ نورۇزلۇق بايرىمىنى تەبرىكلەپ شېئىر ئوقۇپ بەرگۈسى بارلىقىنى ئېيتتى مۇشۇ ياۋروپاغا چىققاندىن كېيىن تۇنجى قېتىم ئامېرىكىدا يەنى مۇشۇ ۋاشىنگتوندا مۇشۇ ئەزىز قېرىنداشلىرىم بىلەن بىرگە نورۇز بايرىمى ئۆتكۈزگەنلىكىمدىن ئۆزەمنى ئىنتايىن ئىپتىخارلىق ھېس قىلىمەن ھەم شۇنچىلىك سۆيۈندۈم قېرىنداشلىرىمنى كۆرۈپ شۇنچىلىك خوش بولدۇم بۇ يەردە بىزنىڭ ۋەتەندە بولغان شۇ ئۆزىمىز شاھىت بولغان ئۇ ۋەقەلەرنى ئۇ جەريانلارنى مەن ھازىر سۆزلىگۈم يوق چۈنكى بۈگەن نورۇز بايرىمى بولغانلىقى ئۈچۈن باشقىچە بىر خىل سۆھبەتتە بولۇشنى ئويلىدىم ھەم مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۆزۈم ئەڭ ياخشى كۆرگەن نورۇزنامە نى سىلەرگە تەقدىم قىلماقچى. يەنە بىز مىشەدە مۇشۇ نورۇز بايرىمىنى تەبرىكلەپ ئولتارغان مۇشۇ پۇرسەتتە شۇ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا كامپا لاگېرلاردا يېتىۋاتقان، دەھشەتلىك زۇلۇملاردا قىرىلىۋاتقان شۇ قېرىنداشلىرىمىزنى ئەسلىمەي تۇرالمايمىز ھەم شۇ يەردىكى ئەڭ دەھشەت زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان بىزنىڭ ئەزىز شۇ ئۇلۇغ مېھرىبان ئانىلىرىمىزنى، ھەدە-سىڭىللىرىمىزنى، شۇ ئاياللىرىمىزنى ئۇنتمايمىز. چۈنكى ئۇلار ئەڭ دەھشەتلىك زۇلۇمدا، ئەڭ دەھشەتلىك پاجىئەدە ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك، مېھرىبان تاغدەك يۆلەنچۈكى ئەرلىرىدىن ئايرىلغان، ئۆزىنىڭ ئەزىز يۈرەك پارىلىرىدىن ئايرىلغان ھەم شۇ يەردىكى تاجاۋۇزچى خىتاينىڭكى ھەر خىل دەپسەندە تاجاۋۇزغا ئۇچراۋاتقان شۇ قېرىنداشلىرىمىزنى ئەسلىمەي تۇرالمايمىز. ھەم داۋاملىق شۇلار ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز، شۇلارنى داۋاملىق ئەسلەيمىز. ھەممىڭلارغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت.
ئۇ قىزغىن ئالقىشلار ئىچىدە نورۇز كەلدى ناملىق شېئىرنى دېكلىماتسىيە قىلىپ بەردى.
نورۇز كەلدى قۇشلارغا بايرام. نورۇز كەلدى باغلارغا بايرام. جىسمى ئويغاق ساقلارغا بايرام. پەرزەنت ئۈچۈن بارىدىن كەچكەن، ئاپئاق ساقال چوڭلارغا بايرام. نورۇز كەلدى باھارغا بايرام. لەرزان چىققان شامالغا بايرام. ساخاۋەتتىن دىلى يايرىغان، مىسكىن، غېرىب، ئاجىزغا بايرام.
ئارقىدىن گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم سۆز قىلىپ ھەممەيلەننىڭ نورۇز بايرىمىنى تەبرىكلىدى شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان بېرىپ كېلىۋاتقان ۋە ئامېرىكىدا بەرمەكچى بولغان گۇۋاھلىقلىرىنىڭ لاگېرلاردا ئازاب چېكىۋاتقان خەلقىنىڭ ئازابتىن قۇتۇلۇشىغا ياردىمى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى سالاملەيكۇم ئەزىز قېرىنداشلىرىم، ۋەتەنداشلىرىم. ھەممىڭلارنىڭكى بۈگۈنكى نورۇز بايرىمىغا مۇبارەك بولسۇن. مېنىڭكى مۇشۇ قېتىمقى سەپىرىمدىكى بىردىن بىر ئۈمىدىم، ئارزۇ قىلىدىغىنىم مۇشۇ بىزنىڭكى بېرىۋاتقان گۇۋاھلىقلىرىمىز، تارتىۋاتقان جاپالىرىمىزنىڭكى بەدىلىگە شۇ ۋەتەندىكى خەلقىمىزگە ئازراق بىر پايدىسى تەگسە، ياردىمى بولسا مەن شۇنىڭغا رازى، مەن شۇنىڭغا خۇش بولىمەن. رەھمەت سىلەرگە.
ئىگىلىشىمىزچە نۆۋەتتە گوللاندىيىدە تۇرۇشلۇق قەلبىنۇر سىدىق خانىم بىلەن فرانسىيىدە تۇرۇشلۇق گۈلباھار خانىمنى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئامېرىكىنىڭ ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن تەكلىپ قىلغان ئىكەن پائالىيەت جەريانىدا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ خادىمى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم سۆز قىلىپ لاگېر شاھىتلىرىنىڭ يۇرتىدا قالغان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ خەۋپ ئاستىدا قېلىشىغا قارىماستىن مىللىتى ئۈچۈن قىلغان پىداكارلىقلىرىغا رەھمەت ئېيتتى

نېمىلىگىنى مەن بەك ياخشى چۈشىنىمەن. بىزدە بىر گەپ بار، يەتتە ياشلىق تاغ ئاتلاپ كەلسە يەتمىش ياشلىق ئالدىغا چىقىپتۇ دېگەن. بۈگۈن مەشەگە مۇشۇ قېرىنداشلىرىمىزنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن، كۆرۈش ئۈچۈن كەلگەن ھەر بىر قېرىنداشقا رەھمەت ئېيتىمەن. ئۇ يەنە قەلبىنۇر خانىم ۋە گۈلباھار خانىمدىن شۇنچە قىلغان پىداكارلىقلىرى ئۈچۈن خەلقىدىن نېمىلەرنى كۈتىدىغانلىقىنى سورىغاندا ئۇلار پەقەت ئاۋازى بوغۇلغان خەلقىنىڭ ئاۋازى بولۇۋاتقانلىقىنى، بەرگەن گۇۋاھلىقلىرىنىڭ زۇلۇم ئاستىدا ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىنى قۇتقۇزۇشقا ياردىمى بولسىلا شۇنىڭدىن رازى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشتى مەن سىلەردىن بىر سورايدىغىنىم چۈنكى مەن ئۆزەم قانداق قىلىپ مۇشۇ ھاياتتا مۇشتاق تۇرۇشىمىزنىڭ چوقۇم زۆرۆرلىگى كۈرەشتىن ۋاز كەچمەسلىگىمىزگە مەن ئۆزەمگە ئىرادەمدە مېنىڭ ئىرادەم مېنىڭ تارتىشىدىغان نەسەم ۋەتەن ئەمدى سىلەردىن سورايدىغىنىم سىلەردە قانداق بىر نەسە سىلەرنى ئىلگىرلىتىدۇ مەسەلەن قانداق نەسە سىلەرنىڭ ئىرادەڭلارنى تاۋلايدۇ سىلەر نېمىنى خەلقىمىزگە بەمەكچى خەلقىمىزدىن نېمىنى كۈتىسىلەر مۇشۇ مېنىڭ سوئالىم. مەنمۇ مۇشۇ لاگېردىن قۇتۇلۇپ چىقىپ فرانسىيەگە چىقىشتىن بۇرۇن ئاشۇ قارامايدىكى ساقچى باشلىقى مەندىن شۇ يەردىكى كۆرگەنلىرىمنى بېشىمدىن ئۆتكەنلەرنى ئاڭلىغانلىرىمنى ھېچقانداق ئادەمگە دېمەسلىكنى ئەگەر دېسەم ئاشكارىلاپ قويسام شۇ ۋەتەندە قاپقالغان ئۇرۇق تۇغقانلىرىمغا خەتىرى يېتىدىغانلىقىنى دەپ تۇرۇپ ماڭا تەھدىت سالغان بىراق مەن فرانسىيەگە چىققاندىن كېيىن ئۇلارنىڭكى دېگىنى بويىچە قىلمىدىم شۇ يەردىكى ئاشۇ ئاۋاز چىقىرالمايۋاتقان ئىلاجسىز قالغان شۇ خەلقىمىزنىڭكى بىر ئاۋازى بولاي دەپ ئوتتۇرىغا چىقتىم مەن ئابايام دەپ ئۆتكەندەك مېنىڭكى مۇشۇ تارتىۋاتقان جاپالىرىمىزنىڭكى مۇشۇ بېرىۋاتقان گۇۋاھلىقلىرىمىزنىڭكى شۇ خەلقىمىزگە ئازراق بىر ياردىمى تەگسە، مەن شۇنىڭدىن خوش، شۇنىڭغا مەن رازى. ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ قانداق تەلىپىم يوق.
بىز، دېمەك، شۇ كامپا لاگېرلاردىن ساق-سالامەت قېچىپ قۇتۇلۇپ چىقالىغان تەلەيلىك ئىنسانلارنىڭ بىردەكچىسى. مانا بۇ تەلەينى ئاللا بىزگە بەرگىنى ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىشىمىز كېرەك، تەشەككۈر ئېيتىشىمىز كېرەك. چۈنكى ھازىر مۇشۇ دەقىقىدە، مۇشۇ مىنۇتلاردا شۇ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا قانچىلىك دەھشەتلىك پاجىئە زۇلۇم بولۇۋاتىدۇ، بۇنى بىز ھېس قىلالايمىز.
چۈنكى بىز شۇنى ئۆز كۆزىمىزدە كۆردۇق، بېشىمىزدىن ئۆتكەزدۇق. بىزنىڭ كۈتىدىغىنىمىز خەلقتىن پەقەت بىزگە بولغان مېھرى مۇھەببىتى، مەدەتلىرى، گۈزەل تىلەكلىرى ھەم كېچە كۈندۈز قىلىۋاتقان خالىس دۇئالىرى. دېمەك بىز بۇ داۋانى پەقەت ئاللانىڭ رىزاسى ئۈچۈن، شۇ ۋەتىنىمىزدىكى شۇ ئاۋازنى چىقىرالمايۋاتقان چارىسىز قالىۋاتقان شۇ خەلقىمىزنىڭ ئاۋازى بولۇش ئۈچۈن مۇشۇ قەدەمنى باستۇق. يۇقىرىدا ئەزىز قېرىنداشلىرىمىز دېدى، ھەممىمىزنىڭ ۋەتەندە تۇغقانلىرىمىز بار. يولدىشىمىز قالدى مەسىلەن. بىز ھەممىدىن ۋاز كەچتۇق. بۇ نېمە ئۈچۈن؟ چۈنكى شۇ خەلقنىڭ ئاھۇزارى، شۇ خەلقنىڭ ئۇچراۋاتقان دەھشەتلىك زۇلمەتلىرى، دەپسەندىچىلىكى بىزنى مۇشۇ قەدەمنى بېسىشقا مەجبۇر قىلغان. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن يەنە تەكرار دەيمەن، خەلقىمىزدىن بىزنىڭ كۈتىدىغىنىمىز پەقەت بىر مېھىر مۇھەببەت.
پائالىيەتكە قاتناشقان ئۇيغۇر جامائىتى قىزغىن چاۋاكلىرى بىلەن لاگېر شاھىتلىرىغا بولغان ھۆرمىتىنى ۋە رەھمىتىنى ئىپادىلەشتى ئۇنىڭدىن كېيىن پائالىيەتنىڭ كۈن تەرتىبى بويىچە

ئاخىرىدا پائالىيەتكە قاتناشقان ئۇيغۇر جامائىتى گۈلباھار خاتىۋاجى قەلبىنۇر سىدىق ۋە گۈلچېھرە خوجا قاتارلىقلارنىڭ كىتابلىرىنى سېتىۋېلىپ ئۇلارنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئۇيغۇر رايونىدا باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوتتۇز يىلغا يېقىن خىتاي تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولغان بولۇپ لاگېرلار ئېچىلغاندىن كېيىن ئۈرۈمچىدىكى مەلۇم لاگېردا ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۆكتەبىردە لاگېردىن قۇتۇلۇپ چىققاندىن كېيىن گوللاندىيىگە يەرلەشكەن

بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىئوسى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا نۇرغۇن خىتاي كارخانىلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىگە يۆتكەپ كېلىپ، رايوننى خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مۇھىم ھالقىسىغا ئايلاندۇرغان. لېكىن ئامېرىكىنىڭ قانۇن چىقىرىپ، رايوندىن كەلگەن مەھسۇلاتلارنى چەكلىشى خىتاينىڭ ئېكسپورت ئىشلىرىغا تەسىر قىلغان. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورتى قاتتىق تۆۋەنلىگەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشقا باشلاپ سەككىز ئاي بولغاندا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئامېرىكىغا قىلغان ئېكسپورتىدا زور تۆۋەنلەش بولغان. خىتاي تاموژنا ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بۇ يىل ئىككىنجى ئايدىكى ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن توقسەن پىرسەنت تۆۋەنلەپ تۆت يۈز توقسەن يەتتە مىڭ تۆت يۈز قىرىق دوللارغا چۈشۈپ قالغان خىتاي ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بۇ رايوننىڭ ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورتى زور دەرىجىدە ئازايغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئومۇمىي تاشقى ئېكسپورتى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن ئىككى ھەسسە كۆپەيگەن خىتاينىڭ تاموژنا سانلىق مەلۇماتىدىن رايوننىڭ ئامېرىكىغا چىقىرىدىغان كىيىم كېچەك ئېكسپورتى پۈتۈنلەي توختىغانلىقى مەلۇم ھالبۇكى رايوننىڭ كىيىم كېچەك ئىشلەپچىقىرىشى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە زىچ باغلىنىشلىق دەپ قارىلىپ كەلگەن ساھەلەرنىڭ بىرىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا نۇرغۇن خىتاي كارخانىلىرىنى بۇ رايونغا يۆتكەپ چىقىپ يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر دېھقان ئاھالىلىرىنى بۇ كارخانىلارنىڭ مەجبۇرىي سانائەت ئىشلەمچىلىرىگە ئايلاندۇرغان مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغان يېقىنقى سەككىز ئاي مابەينىدە تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورتى بىر مىليون دوللارنىڭ ئاستىغا چۈشكەن لېكىن مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئېكسپورتىدىكى بۇ ۋەزىيەت خىتاينىڭ رايوندا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشتا باشقا قاناللارغا يۈزلەنگەنلىكى ئۇنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا قاتارلىق رايونلارنى نىشان قىلىشتىن سىرت رايوندا تەييارلانغان نۇرغۇن مەھسۇلاتلارنى ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ياكى ئۈچىنچى دۆلەتتە پىششىقلاپ ئىشلەپ ئېكسپورت قىلىش يولىنى تۇتۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە ئامېرىكا نيۇ يورك شەھەرلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسىي پەنلەر پروفېسسورى شيا مىڭنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورتىدىكى ئازىيىشتا ھەر خىل ئامىللار رول ئوينىماقتىكەن
شيا مىڭ يىگىرمە بىرىنچى مارت بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى: شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكىنىڭ چەكلىشى، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ پاش قىلىشى، ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ قاتتىق تەكشۈرۈشى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ بۇ جەھەتتىكى ئېكسپورتىنى تەڭشىشى مۇقەررەر. لېكىن بۇ شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىدا غايىب بولغانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ. بىز ئامېرىكىنىڭ بولۇپمۇ ئامېرىكىدىكى خىتاي تاللا بازارلىرىدا بىڭتۈەننىڭ مەھسۇلاتلىرىنى جۈملىدىن ئۇنىڭ چىلان مەھسۇلاتلىرىنى كۆردۇق لېكىن خەلقئارالىق چوڭ شىركەتلەر شىنجاڭنىڭ پاختا پەمىدۇر مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا چوڭ تەڭشەش ئېلىپ باردى دەپ قارايمەن چۈنكى ئۇكرائىنا روسىيە ئۇرۇشى بۇ شىركەتلەرنى تېخىمۇ سەزگۈرلەشتۈرۈۋەتتى بولۇپمۇ ئۇلار ئۆزىنىڭ ئوبرازىغا مۇناسىۋەتلىك بۇ ئىشتا شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇشقا باشلىدى شيامىڭنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئامېرىكىغا چىقارغان ئېكسپورتى ئازايغان بولسىمۇ لېكىن ئومۇمىي ئېكسپورتىنىڭ كۆپىيىشى ھەيران قالارلىق ئەمەسكەن شيامىڭ بۇ خىتاينىڭ شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئېكسپورت قىلىشتا قۇرۇقلۇق يولى سودىسىغا يۈزلەنگەنلىكىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى شيامىڭ مۇنداق دېدى شى جىنپىڭ يېقىندا بىر بەلباغ بىر يولغا قارىتا ئىنتايىن مۇھىم بىر تەڭشەش ئېلىپ باردى بۇ بولسىمۇ ئۇ شىنجاڭنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كېڭەيتتى بۇ بىر بەلباغ بىر يول بويىدىكى دۆلەتلەرنى ھەم ياۋروپانىمۇ خىتاينىڭ قۇرۇقلۇق سودىسىغا تېخىمۇ زىچ باغلاشتۇر مېنىڭچە ئۆتكەن بىر قانچە يىللىق بولۇپمۇ ئۆتكەن ئۈچ يىللىق يۇقۇم مەزگىلىدە دۇنيانىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۈزۈكچىلىك يۈز بەردى تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۈزۈكچىلىك كېلىپ چىققان بۇنداق ئەھۋالدا بىر بەلباغ بىر يولنىڭ بولۇپمۇ قۇرۇقلۇق سودىسىنىڭ ئېغىزى بولغان شىنجاڭ ئومۇمىي ئېكسپورتىنىڭ ئارتىشىنى ناھايىتى نورمال ئەھۋال دەپ قارايمەن ئامېرىكىنىڭ تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتە پاختا پەمىدۇر پولىسىلىكون ۋە كىيىم كېچەك مەھسۇلاتلىرىنى قاتتىق تەكشۈرۈلىدىغان يۇقىرى دەرىجىدىكى خەۋپلىك ساھەلەرنىڭ بىرى دەپ بېكىتكەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە تاموژنا ئىدارىسى ئۆتكەن يىل ئالتىنچى ئايدىن تارتىپ بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ باشلىرىغىچە ئامېرىكىغا توشۇلغان ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز يەتتە يۈك يوللانمىسىنى توسۇپ قالغان بۇنىڭ ئىچىدە تۆت يۈز يىگىرمە تۆت يۈك يوللانمىسى قايتۇرۇلغان بىر مىڭ توقسان يۈك يوللانمىسى قويۇپ بېرىلگەن بۇ سەككىز ئايدا توسۇپ قېلىنغان ئومۇمىي يۈك يوللانمىسىنىڭ قىممىتى توققۇز يۈز ئاتمىش بىر مىليون دوللاركەن نيۇ يورك شەھەرلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى پروفېسسور شيامىڭنىڭ كۆرسىتىشىچە نۆۋەتتە خىتاينىڭ نۇرغۇن توقۇمىچىلىق كارخانىلىرى مېكسىكا قاتارلىق دۆلەتلەرگە يۆتكىلىپ شۇ دۆلەتلەرنىڭ نامىدا ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇللانسىمۇ لېكىن مەھسۇلاتلىرىنىڭ خام ئەشياسى يەنىلا ئۇيغۇر رايونىغا چېتىلماقتىكەن شيامىڭ بىز شۇنى بىلىمىز خىتاينىڭ نۇرغۇن توقۇمىچىلىق كارخانىلىرىنىڭ غەربىي رايونغا قاراپ كۆچۈشىگە مەھسۇلات تەننەرخىنىڭ ئىنتايىن تۆۋەن بولۇشى سەۋەب بولغان ئىدى لېكىن ھازىر ئۇلار چەت ئەلگە كۆچۈشتە ھەر خىل كېلىشىم ۋە چەكلىمىلەردىن قېچىپ ئۆتۈشنى مەقسەت قىلماقتا بىز شۇنى ناھايتى ئاسانلا تەسەۋۋۇر قىلالايمىز خىتاينىڭ نۇرغۇن توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرى مېكسىكىنى ياكى كامبودژانى بازا قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئىنچىكىلەپ تەكشۈرسەك ئۇلارنىڭ نۇرغۇن مەھسۇلاتلىرىنىڭ خام ئەشياسى يەنىلا شىنجاڭغا باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى ۋە خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغا توشۇپ بېرىلىدىغانلىقىنى كۆرەلەيمىز دېدى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى قاتتىق ئىجرا قىلىنىپ ئۇيغۇر قۇللار ئەمگىكىگە چېتىشلىق دەپ قارالغان نۇرغۇن مەھسۇلاتلارنى تۇتۇپ قالغانلىقى ئۆزلىرىنىڭ بۇ يىللىق خىزمىتىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى تېخىمۇ كۆپ خىتاي شىركەتلىرىنى جازالاش تىزىملىكىگە كىرگۈزۈش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرسىمۇ لېكىن بەزى تەتقىقاتچىلار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ يەنىلا ئامېرىكا بازىرىغا ئېقىپ كىرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە گۈللەنگەن ئامېرىكا ئۈچۈن دۆلەت بىخەتەرلىك سىياسىتى ۋە ئىستراتېگىيە بىرلەشمىسى ناملىق تەشكىلاتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى روببى ستېفېنى ساندرس خانىمنىڭ قارىشىچە ئەگەر ئامېرىكا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ داۋاملىق ئامېرىكىغا كىرىشىنى ئۈنۈملۈك چەكلىمەكچى بولسا قانۇن چىقىرىپ بۇنىڭغا چېتىشلىق شىركەتلەرنى ئامېرىكا كاپىتال بازىرى يەنى سەرمايە بازىرىدىمۇ جازالىشى كېرەككەن روببى ستېفېنى ساندرس خانىم يېقىندا ۋاشىنگتوندىكى تۆپىلىك ناملىق گېزىتتە ئېلان قىلغان ماقالىسىدا ئامېرىكا تاموژنىسى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ماللارغا ھېچقانداق چەكلىمە قويمايدىغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئامازون ئەلىبابا شېئىن قاتارلىق تور بازارلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك ماللىرىنى كىرگۈزۈشىگە بوشلۇق يارىتىپ بېرىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇچتۇرپان ئىماملىرىم يېزىسىدىكى خىتايپەرەس قىزىل ئاكتىپ قۇرباننىياز ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئۆز يېزىسىدا خىتاي تىلى باشلانغۇچ مەكتىپى قۇرۇپ ئۇيغۇر بالىلىرىنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭ نەمۇنىسىغا ئايلانغانىدى ئارىدىن يىگىرمە يىل ئۆتكەن بۈگۈنكى كۈندە ئۇ يەنە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تەشۋىقاتىنىڭ ئاۋانگارتىغا ئايلانغان. خىتاي خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇ يېقىندا يەنە قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ، چۆچەك قاتارلىق جايلاردا تەكشۈرۈش ۋە دوكلات بېرىشكە ئۇيۇشتۇرۇلغان. تەشۋىقاتچى قۇرباننىيازنىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى يېزىلاردىكى مەكتەپ ۋە ئائىلىلەرگە قەدەر سىڭدۈرۈش، ھەتتا ئۇيغۇر دوپپىسىدىمۇ خىتاي مەدەنىيىتى ئەكس ئەتتۈرۈش تەشەببۇسى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدىلا ئەمەس، بەلكى خىتاي كونتروللۇقى ئاستىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى نارازىلىق ئىنكاسلىرىغا سەۋەب بولغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن تەپسىلىي ئۇچۇر ئاڭلايسىلەر. ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلى ئۇچتۇرپان ناھىيەسىنىڭ ئىماملىرىم يېزىسىدا خىتاي تىلى باشلانغۇچ مەكتىپى قۇرغان قۇرباننىياز ئۆز دەۋرىدە ئۇيغۇر بالىلىرىنى خىتايلاشتۇرۇش، ئۇلارنىڭ مېڭىسىنى خىتاي كىلاسسىك مائارىپى ۋە مەدەنىيىتى ئارقىلىق پىروگراممىلاشنىڭ نەمۇنىسىغا ئايلانغان ئىدى. شۇنىڭدىن بۇيان خىتاي تەشۋىقات ماشىنىلىرى ئارقىلىق سىياسىي سەھنىگە ئېلىپ چىقىلغان قۇرباننىياز قەدەممۇ قەدەم يۇقىرى ئۆرلەپ، خىتاي مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى بولغان، شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىنى يەنىمۇ خىتايلاشتۇرۇشنىڭ جارچىسىغا ئايلانغانىدى. ئارىدىن يىگىرمە يىللار ئۆتكەن بۈگۈنكى كۈندە ئۇ يەنە خىتاي پايتەختى بېيجىڭدا ئېچىلغان ئىككى يىغىندا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، ھەتتا جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى باش كىيىمى بولغان دوپپىلاردىمۇ ئەكس ئەتتۈرۈش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىققان. قۇربان نىياز بېيجىڭدىكى ئىككى يىغىندىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ، چۆچەك قاتارلىق جايلىرىدا ئاممىغا دوكلات بېرىشكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان. ئۇ دوكلاتلىرىدا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەتلەر ھاياتىنىڭ ھەر بىر ھالقىسىغا سىڭدۈرۈش ھەققىدە جار سالغان. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ قۇربان نىياز ھەققىدىكى سۈرەتلىك خەۋەرلىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتايچە خەت، خىتايچە يامبۇ ئۆرنەكلىرى چۈشۈرۈلگەن بىر دۆۋە رەڭدار دوپپىلار قويۇلغان سەھنىدە قۇربان نىياز مۇنداق دېگەن، جۇڭخۇا مىللەتلىرى ۋەتىنىمىزنىڭ بىپايان چېگرا رايونلىرىدا ۋەتىنىمىزنىڭ ئۇزۇن تارىخ مەدەنىيىتىنى بىرلىكتە يېزىپ قالدۇرغان. خەۋەردە دېيىلىشىچە قۇربان نىياز يەنە جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى مەكتەپ بالىلىرىدىن تارتىپ ئائىلىلەرگىچە سىڭدۈرۈشنى مۇھىم خىزمەت سۈپىتىدە چىڭ تۇتۇشنى تەشەببۇس قىلغان ئۇ يەنە قولىدىكى خىتايچە ئۆرنەكلەر كەشتىلەنگەن دوپپىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ھەتتا ئۇيغۇر دوپپىلىرىغىمۇ خىتاي مەدەنىيىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن مۇشۇ خىلدىكى ئۆرنەكلەرنى كەشتىلەشنى كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدىكى كىيىنىش ۋە روھىي ھالىتىدىمۇ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئەكس ئەتتۈرۈلۈشى لازىملىقىنى تەكىتلىگەن. قۇربان نىيازنىڭ ئۇيغۇر دوپپىلىرىدىمۇ خىتاي مەدەنىيىتىنى ئەكس ئەتتۈرۈش تەشەببۇسى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدىلا ئەمەس، بەلكى خىتاي كونتروللۇقى ئاستىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىق ئىنكاسلىرىغا سەۋەب بولغان. خىتايچە، ئۇيغۇرچە يېزىلغان ئىنكاسلاردا نارازىلىق كەيپىياتلىرى ئاشكارا ئىپادىلەنگەن بولۇپ، ئۇلارنىڭ بىرىدە ئانا تىلىمىز خەنزۇچە، ئەمدى مەدەنىيىتىمىزمۇ خەنزۇچە بولامدۇ؟ ئىسىت ئىسىت دېگەن سۆزلەر يېزىلغان. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور گۈلنار ئەزىز خانىم بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، قۇربان نىيازنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇر دوپپىلىرىدا ئەكس ئەتتۈرۈش تەشەببۇسىنى قاتتىق تەنقىد قىلدى.
ئۇيغۇرلارغا ۋەكىللىك قىلىدىغان بۇ دوپپىغا مانا يىگىرمە بىرىنچى ئەسىرگە كەلگەن چاغدا ئۇنى خىتايلاشتۇرىمىز، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى سىڭدۈرىمىز دەيدىغان بىر ئىدىيە بىلەن ئۇنىڭغا خىتايچە خەتلەرنى يېزىپ بۇنداق تەشۋىق قىلغاندا بۇ مېنىڭ كۆز قارىشىمدا بىرىنچىلەپ بۇ بىر مەدەنىيەتكە زوراۋانلىق قىلىش، مەدەنىيەتكە ئىرقىي جەھەتتىن قىرغىنچىلىق قىلىش، بىر مەدەنىيەتنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنىڭ بىر شەكلى بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ بۇ.
ئۇ ئۇيغۇر كىيىم-كېچەك مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولغان دوپپا ھەققىدە توختىلىپ، ئۇزۇن يىللىق تارىخقا ئىگە ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ ھازىرغا قەدەر ساقلىنىپ داۋاملىشىپ كەلگەن ئەللىك نەچچە خىل شەكلى بارلىقىنى، ئۇيغۇر دوپپىلىرىنىڭ ئوخشىمىغان ھەر بىر شەكلىدە ئۆزگىچە ئالاھىدىلىك ۋە سىمۋوللۇق بەلگىلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. دۇنيادىكى ھەر قانداق مىللەتنىڭ ئۆز ئۆرپ-ئادىتى، مىللىي كىملىكىگە ماس كېلىدىغان كىيىم-كېچەكلىرى بولىدۇ. ھەر بىر مىللەتنىڭ بۇ كىيگەن كىيىم-كېچەكلىرى ئەمەلىيەتتە ئەنئەنىۋى كىيىم-كېچەكلەر. شۇ مىللەتنىڭ كېلىپ چىقىشى، تۇرمۇش ئادىتى ۋە ئىجتىمائىي ئورنىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ھەم ئۇيغۇر خەلقىنىڭمۇ يەنى خەلقىمىزنىڭ ئۇزاق تارىختىن بۇيان كىيىپ كەلگەن باش كىيىمى بولغان دوپپىمۇ خەلقىمىزنىڭ جەمئىيەتتىكى ئورنى، رولىنى بەلگىلەيدىغان، تۇرمۇش قارىشى، ئېستېتىك قارىشىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان ئالاھىدە بىر بەلگىلەرنىڭ بىرى. دوپپىنىڭ تۈرى مۇشۇ ئەللىك نەچچە خىل تۈرى بار.
گۈلنار خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر دوپپىلىرىدىكى ئۆرنەكلەردە ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرت تەۋەلىكى، يەرلىك مەدەنىيىتى، جىنس ئايرىمىسى، ياش قۇرامى، سالاھىيىتى قاتارلىق كۆپ خىل مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكلىرى ئىپادىلەنگەن ئىكەن.
ئۇنىڭدىكى رايون ئالاھىدىلىكى بار، مەسىلەن، قەشقەرنىڭ، قاغىلىقنىڭ، يەكەننىڭ، غۇلجىنىڭ، كۇچانىڭ، تۇرپاننىڭ، قۇمۇلنىڭ دېگەندەك ئاشۇ كىيگەن دوپپىغا قاراپلام بىز بۇ كىشىلەرنىڭ قايسى رايوندا ياشايدىغانلىقىنىمۇ بىلەلەيمىز. ئۇنىڭدىكى ھەر خىل گۈل نۇسخىلىرى بار، نەقىشلەر بار. ئەمما ئۇيغۇر دوپپىلىرىدا قانداقتۇر بىر ھايۋانات، ئۇچار قۇش، ھاشارات ياكى ئادەملەرنىڭكى ئوبرازى يارىتىلمايدۇ ھەم ئۇنىڭغا چۈشۈرۈلمەيدۇ.
شۇنداق بوغاچقا ئۇزۇن تارىخ جەريانىدا شەكىللەنگەن ئۇيغۇر دوپپا مەدەنىيىتى ۋە ئۇنىڭغا سىڭدۈرۈلگەن قويۇق مىللىي مەدەنىيەت ئامىللىرىنى قىزىل ئاكتىپ قۇربان نىياز تەشەببۇس قىلغاندەك قانداقتۇر بىر كېچىدىلا خىتاي مەدەنىيىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن سىياسىي دوپپىغا ئايلاندۇرۇش تەشۋىقاتى ئەمەلىيەتتە قىپقىزىل بىمەنە سەپسەتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەن. ئەمما مۇشۇ قۇربان نىيازدەك خىتايپەرەس، چىراي قارىسا ئۇيغۇر، ئەمما شۇ خىتاينىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئويناپ، مۇشۇ ئىشلاردا ئاۋانگراد بولۇپ، ئالدىنقى سەپتە تۇرۇپ، مۇشۇنى مۇشۇنداق ئۆزگەرتىمىز دەپ، شۇ خىتايپەرەسلىشىپ، خەلقنىڭ تۇرمۇشىغا ئېغىر مۇشۇنداق ھەم روھىي جەھەتتىن ھەم ماددىي مەنىۋى جەھەتلەردىن زىيانكەشلىك قىلىۋاتقان ئۆزىمىزنىڭ ئىچىدىن چىققان مۇشۇنداق ئادەملىرىمىزمۇ ئاز ئەمەسكەن ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن ئۇ خىتاي ئۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپىسىنى ئۆزگەرتىپ ئۇنىڭغا قانداقتۇر بىر خىتايچە ئېلېمېنتلارنى قوشۇپ خىتايچە رەسىملەرنى نەقىشلەرنى سىزىپ ياكى خىتايچە خەتلەرنى قوشۇپ قويغانغا بۇ مىللەت يوقىلىپ كەتمەيدۇ بۇ ئۇ ئۇ دوپپا ئۇنىڭ ھېلىقى شەكلىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن بىلەن ئۇ ئۇيغۇرچە دوپپا بولمايدۇ ئەمدى.
ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، قۇربان نىيازغا ئوخشاش سىياسىي تەشۋىقاتچىلارنى ئالدىغا چىقىرىش ۋە ئۇنى ئۆز مىللىتىنىڭ ئىرادىسىگە قارشى نۇقتىدا سۆزلىتىش پەقەتلا خىتاي كومپارتىيەسىگە خاس بولغان سىياسىي تاكتىكا ئىكەن. خۇپىڭ مۇنداق دېدى.
بۇ خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ئۈزلۈكسىز قوللىنىپ كېلىۋاتقان كونا ۋاسىتىلەرنىڭ بىرى. ئۇلار بۇ يەردە ئۆزلۈكىدىن خىتايلىشىشنى قوبۇل قىلغان بىر ئۈلگىنى ياساپ چىققان. ئۇلار بۇ خىل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ مەجبۇرلاش تۈسىدىكى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى يۈرگۈزىدۇ. ئاندىن بۇنى ئۇيغۇر خەلقى ئۆزلۈكىدىن قوبۇل قىلدى دەپ تەشۋىق قىلىدۇ.
خۇپىڭ ئەپەندى مىللەتلەرئارا مەدەنىيەت قوبۇل قىلىشنىڭ ئەسلى تەبىئىي ۋە ئىختىيارىي رەۋىشتە بولىدىغانلىقىنى، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە يۈرگۈزۈۋاتقىنى مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ئەسلىدە ئوخشىمىغان مىللەتلەر ئارىسىدىكى مەدەنىيەت پەرقى ۋە تۇرمۇش ئالاھىدىلىكى ئۆزئارا مۇناسىۋەت جەريانىدا تەبىئىي ھالدا بىر بىرىگە تەسىر كۆرسىتىشى نورمال ئەھۋال. بۇلار ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ئىختىيارلىقى ئاساسىدا بولىدۇ. ئەمما ھازىر خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىجرا قىلىۋاتقىنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى نامىدا ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل دېگەندەك مىللەتلەرنى مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىدۇر.
خۇپىڭ سۆزىنى داۋام قىلىپ يەنە مۇنداق دېدى.
ئۇلار بۇ مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن تۈرلۈك ئۇسۇللارنى تېپىپ چىقماقتا. ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ دوپپىلىرىغا خىتايچە ئۆرنەكلەرنى چۈشۈرىدىغان ھېكايىلەرنى بۇ ئادەمگە سۆزلىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۆزلۈكىدىن مۇشۇنداق قىلماقچى بولغانلىقىنى تەشۋىق قىلماقتا. بۇنداق قىلغاندا خىتاي كومپارتىيەسى باشقا كىشىلەرگىمۇ بۇ خىل ۋاسىتىنى قوللىنالايدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ئۆزى بىر خىل مەجبۇرلاش ۋاسىتىسى. مانا بۇ ئەڭ ھالقىلىق بىر نۇقتا. خۇپىڭ ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ئۇلار بىر تەرەپتىن جۇڭخۇا مەدەنىيىتى دېگەن نامدا خىتايلارنىڭ مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي تاڭماقتا. مانا بۇ بىز دەۋاتقان مەدەنىيەت جەھەتتىكى يوقىتىشتۇر. بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىچىدىكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ نەق ئۆزى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سىياسەتنى ئاشكارا ئىجرا قىلغاندا ئەيىبلەشكە ۋە قارشىلىققا ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلىدۇ. شۇڭا ئۇلار بەزى كىشىلەرنىڭ ئۆزلۈكىدىن قوبۇل قىلغانلىق ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى توقۇپ، چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىنى يېپىشقا ئۇرۇنىدۇ.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاكتىپ تەشۋىقاتچىسىغا ئايلانغان قۇربان نىيازنىڭ تەشۋىقاتلىرى ۋە ئۇنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىرىلىشىدىكى ئارقا كۆرۈنۈشلەر ھەققىدە ئۆز پىكىرلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. بۇ يەردىكى تۈپتىكى سەۋەب خىتايغا خىتايچە سۆزلەيدىغان ئۇيغۇر كېرەك ئەمەس، خىتاي بولغان ئۇيغۇر كېرەك. ھەر قانداق بىر مىللەتتە مەنپەئەتپەرەس، پۇرسەتپەرەس ئامما چىقىدۇ. ھەر قانداق بىر مىللەتتىن ياخشى ھاكىمىيەت ئىنسانلارنىڭ ئارىسىدىن، بىر مىللەتنىڭ ئارىسىدىن ياخشى پەزىلەتلىك ئىنسانلارنى تېپىپ چىقسا، زالىم، رەزىل ھاكىمىيەت شۇ ئىنسانلارنىڭ تۈركۈمىدىكى ئىچىدىكى پۇرسەتپەرەس، چاكىنا ئادەملىرىنى تېپىپ چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ خىزمىتىگە سالىدۇ. ئەمما بۇ ئىنسانلارنى ئۇ ھاكىمىيەت ئۆزىمۇ ياخشى كۆرمەيدۇ. ئەڭ ئاخىرىسىدا خۇددى نۇر بەكرىنى تاشلىغاندەك، شىرزات باۋۇدۇننى مۇددەتسىز كېسىۋەتكەنگە ئوخشاش، يەنە بىر كۈنى كەلگەن ۋاقتىدا بۇلارنىڭكى پايدىلىنىش قىممىتى تۈگىگەندە، بۇلارنى يەنە ئەخلەتنى تاشلىغاندەك تاشلاپ ماڭىدۇ.
پىروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. ئالتىنچى فېۋرال كۈنى تۈركىيەنىڭ شەرقىي-جەنۇبىدىكى رايونلاردا ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتى يۈز بەرگەندىن بېرى، تۈركىيەدە ئىستىقامەت قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن تەركىب تاپقان تۈرلۈك ياردەم بېرىش گۇرۇپپىلىرى ئاپەت رايونلىرىدا خەلققە ياردەم بېرىپ كەلمەكتە. شۇلار ئىچىدە كۆك بايراق ھەمكارلىق مۇنبىرى نامىدىكى بىر ياردەم گۇرۇپپىسى تۈركىيەنىڭ قەھرىمانماراش شەھىرىدە خىزمەتلىرىنى باشلىۋەتكەن ئىدى. ئۇلار شەرقىي تۈركىستان شېھىتلا چېدىر كەنتى نامىدا چېدىر مەھەللىسى قۇرۇپ، يەر تەۋرەش ئاپىتىدە ئۆيلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان خەلقلەرگە ياردەم قولىنى ئۇزاتقان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى تۆۋەندە تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلە.
تۈركىيەنىڭ قەھرىمانماراش ۋىلايىتىنىڭ پازارجىق ناھىيەسىنى مەركەز قىلغان مالاتيا، ئادانا، گازىئانتېپ، دىيارباقىر، ئۇرفا، ئوسمانىيە ۋە خاتاي قاتارلىق ئون شەھەردە ئىككىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ئارقا ئارقىدىن يۈز بەرگەن ئېغىر يەر تەۋرەشتىن كېيىن باشلانغان قۇتقۇزۇش ۋە ياردەم بېرىش چېدىر مەھەللىسى قۇرۇش ئىشلىرىغا تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارمۇ ئاكتىپ قاتناشماقتا. كۆك بايراق ھەمكارلىق مۇنبىرى قەھرىمانماراشتا شەرقىي تۈركىستان شېھىتلىرى چېدىر كەنتى قۇرۇپ، ئاپەتكە ئۇچرىغان كىشىلەرنى چېدىرلارغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىسسىق تاماقلارنى تارقىتىپ، ئىللىقلىق كۆرسەتمەكتە. يەتتىنچى فېۋرال كۈنى ئوتتۇز ئەتراپىدا ئۇيغۇردىن تەركىب تاپقان كۆك بايراق ھەمكارلىق مۇنبىرى نامىدىكى بىر ياردەم گۇرۇپپىسى تۈركىيەنىڭ قەھرىمانماراش شەھەر مەركىزىگە يېتىپ، بېرىپ ياردەم خىزمەتلىرىنى باشلىۋەتكەن ئىدى. كېيىنكى كۈنلەردە شەرقىي تۈركىستان شېھىتلىرى چېدىر كەنتى نامىدا چېدىر مەھەللىسى قۇرۇپ، يەر تەۋرەش ئاپىتىدە ئۆيلىرى يىقىلىپ چۈشكەن تۈركلەرگە ياردەم قولىنى ئۇزاتقان. كۆك رەڭلىك يۈز يەتتە چېدىردىن تەركىب تاپقان شەرقىي تۈركىستان شېھىتلىرى چېدىر كەنتىدىكى ھەر بىر چېدىرغا جازا لاگېرلىرى ۋە تۈرمىلەردە ھاياتىدىن ئايرىلىپ قالغان شېھىتلەرنىڭ نامى بېرىلگەن كۆك بايراق مۇنبىرىنىڭ مەسئۇلى قۇلئەخمەت جانتۈرك ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
بىزگە ياردەم قىلىپ بىر ئوتتۇرىغا بىر يۈز يەتتە چادىرلىق بىر ئىمكان چىقتى. بىز بۇ چادىرلارنى ئاپىرىپ قەھرىمانماراشتا بىز پىنارباشى مەۋكىدە مۇھسىن يازىچىئوغلى پاركىنىڭ ئىچىدە ئورۇنلاشتۇردۇق. يەنى بىر ئائىلىلىك جىق ئۆيگە كىرەلمەيۋاتىدۇ. ئۆيگە كىرسىمۇ ئۇ يەردە كۈن، كۈندە بولمىسىمۇ ئىككى كۈندە بىر يەر تەۋرەپ تۇرۇۋاتىدۇ. شۇندىن قورقاپ ئۆيگە كىرەلمىگەن ئائىلە بەك جىق. ھەممىسىنى چادىرلىرىمىزغا يەر ئورۇنلاشتۇردۇق.
قۇلئەخمەت جانتۈرك ئەپەندى قىرىق بەش كۈندىن بۇيان ئاپەتكە ئۇچرىغان قەھرىمانماراش شەھىرىدە كىشىلەرگە ماددىي، مەنىۋى ۋە ئادەم كۈچى جەھەتتىن ياردەم قىلىش بىلەن بىرلىكتە شەرقىي تۈركىستان شېھىتلىرى چېدىر كەنتى قۇرغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ بۇ چېدىر كەنتى قۇرۇشتىكى مەقسەت ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەمدى بۇ يەردە بىزنىڭكى بىرىنچى مەقسىتىمىز بۇ ئاپەتتىن زىيان كۆرگەن ئائىلىلىرگە ياردەملىشىش، ئىككىنچى مەقسىتىمىزمۇ شەرقىي تۈركىستاندا ۋەتىنىمىزدە چىن لاگېرلىرىدا شېھىت قىلغان ئالىملىرىمىز، ئەھلى ئىلىملىرىمىز، ziyalilerimiz hem de ulanımı bir yad etiş, ulanımı bir e, namını devamlaştırış maksadımız şehrimiz Bayi'di. Biz bu çadır kentke namını Doğu Türkistan Şehitler Çadır Kenti dep namlandırdık. İsmini şunda kıldık. şehitlerimizde atap koyduk inşallah. Yani birisi bu çadırların her birisine temsilen şu lagırlarda şehit kullanan

قۇلئەخمەت جانتۈرك ئەپەندى بۇ مۇنبەرگە ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ياشلار تەشكىلاتى، ئەنقەرەدىكى تۈركمەن تەشكىلاتى ۋە قەھرىمان ماراشتا بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ كېلىۋاتقان جەمرە جەمئىيىتىنىڭ ئەزا بولۇپ ھەمكارلىشىۋاتقانلىقىنى، بۇندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇيغۇرلار قۇرغان چېدىردا تۇرۇۋاتقان بىر يەرلىك تۈرك كىشى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئىسمىم جالال ئالپارسلان گۈنەش. قەھرىمانماراشلى بىر دەپرەمزەدەيىم، ئالتە شۇبات ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچ دەپرەمى ساباھى.
ئىسمىم جالال ئالپارسلان گۈنەش. يەر تەۋرەش ئاپىتىنىڭ قۇربانىمەن. ئالتىنچى فېۋرال ئەتىگەن ناھايىتى چوڭ يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىدۇق. ئەتىسى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز بىز پاناھلانغان مەكتەپ بىناسىغا كېلىپ، ئىككى يۈز ئائىلىگە ياردەم قولىنى ئۇزاتتى. بۈگۈنمۇ ياردەم قىلىشنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. ئۇلار يەر تەۋرەش ئاپىتىنىڭ ئىككىنچى كۈنىدىن تارتىپ بىزگە ئىسسىق تاماق تارقىتىپ، كىيىم-كېچەك ۋە يوتقان-كۆرپىلەرنى بېرىپ ياردەم قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەمدى قەھرىمانماراشتىكى مۇھسىن يازىچىئوغلى باغچىسىدا چېدىر قۇرۇپ، بىزگە ئىللىقلىق كۆرسىتىۋاتىدۇ. مەن يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن قەھرىمانماراشلىقلار نامىدىن شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمغا رەھمەت ئېيتىمەن. نۆۋەتتە تۈركىيەنىڭ شەرقىي جەنۇبىغا جايلاشقان

تۈرك خەلقىنى سۆيۈندۈرمەكتە. تۈركىيە دۆلەت تېلېۋىزىيەسىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشتە ئەللىك مىڭ توقسان ئالتە نەپەردىن ئارتۇق كىشى ئۆرۈلۈپ چۈشكەن بىنالارنىڭ ئاستىدا قېلىپ، ھاياتىدىن ئايرىلغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە، تۈركىيەنىڭ ئون شەھىرىدە بىرلا ۋاقىتتا يۈز بەرگەن بۇ قېتىملىق ئېغىر يەر تەۋرەش دۇنيا تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ يەر تەۋرەشلەردىن بىرى ھېسابلىنىدىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتى تەرىپىدىنمۇ تەنتەنىلىك ھالدا كۈتۈۋېلىنغان بۇ كۈتۈۋېلىش پائالىيەتلىرىدە مول مەزمۇنلۇق پائالىيەتلەر ئۇيۇشتۇرۇلغان. تۆۋەندە بۇ نورۇز ھەققىدىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزەدىن ئاڭلايسىلەر. ھەر يىلى يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنى تۈركىي ۋە ئىرانىي خەلقلەر نورۇز بايرىمىنى قۇتلايدۇ. قىرغىزىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر جامائىتىمۇ مەملىكەتتىكى باشقا مىللەتلەر بىلەن بىرلىكتە تەنتەنىلىك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈپ، بۇ يىللىق نورۇز بايرىمىنى كۈتۈۋالدى. نورۇز ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ ئەڭ قەدىمىي تەبىئەت بايرىمىدۇر. نورۇز بايرىمى ھەر يىلى باھارنىڭ كېلىشى ۋە ئەتىيازلىق ئېتىز-ئېرىق ئىشلىرىنىڭ باشلىنىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئون بەشىنچى ئەسىردە ئۆتكەن بۈيۈك شائىر ئەلىشىر ناۋايى ئۆزىنىڭ چار دىۋان ناملىق ئەسىرىدە

ئىنتايىن رەڭدار كۆڭلەكلىرىنى كىيىشىپ، تاماشىبىنلارغا ئۇيغۇر تائاملىرىنى ئىكرام قىلغان. يىگىتلەر بولسا شوخ ئۇيغۇر مۇزىكىسىغا ساما ئۇسسۇلى ئورۇندىغان. ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغان ناخشىچى شۆھرەت ياكۇبوف ئۇيغۇر تىلىدا ناخشا ئېيتىپ، نورۇز بايرىمىنى شادلىققا چۆمدۈرگەن. قىرغىزىستان پايتەختى بىشكەك شەھىرىنىڭ مەركىزىدىمۇ نورۇزلۇق چوڭ مۇراسىم ئۇيۇشتۇرۇلغان بولۇپ، قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى مەدەنىيەت كومىتېتىنىڭ رەئىسى گۈلناز مەخسۇتوۋانىڭ يېتەكچىلىكىدىكى ئۇسسۇلچىلار توپى كوللېكتىپ ئۇسسۇل ئورۇندىغان، قىرغىزىستان خەلق ئارتىسى سۇلتان كەرىموف شۇ مۇراسىمدا ئۇيغۇرچە ناخشا ئورۇندىغان. كەڭ بۇلۇڭ يېزىسىدا ئۇيۇشتۇرۇلغان تەنتەنىلىك مۇراسىمدا ئۇيغۇر تائاملىرى كۆرگەزمىسى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ، شىرزاد ئىماموفنىڭ باشچىلىقىدا ئۇيغۇر ياشلار ئۇيغۇر مىللىي ئەنئەنىلىرىدىن نىكاھ توي مۇراسىمىنى كۆرسەتكەن. شۇنداقلا بۆشۈك ئۇسسۇلى ۋە باشقا نومۇرلارنى تاماشىبىنلارنىڭ ھۇزۇرىغا سۇنغان. خۇدايىم، ئاسمانىمىز ئوچۇق، زامانىمىز تىنچ بولسۇن، ئېلىمىز ئامان بولسۇن. نورۇز بايرام مۇبارەك بولسۇن! ئۇيغۇر جامائىتى شۇ يېزىدىكى باشقا مىللەتلەر بىلەن بىرلىكتە يېزا تۇرغۇنلىرى ئۈچۈن

كەرىمجان ئەپەندى يەنە كەڭ بۇلۇڭ يېزىسىدىكى ياشلارنىڭ رۇس مەكتەپلەردە ئوقۇپ ئانا تىل ۋە مىللىي مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى ئۆگىنىشتىن مەھرۇم قېلىۋاتقانلىقىنى ئەپسۇسلۇق ئىلكىدە تىلغا ئالدى.
نېمىسىنىڭكى خەلقىمىزنىڭ ئېڭ مانا ياشلىرىمىز كۆپىنچىسى ئورۇس مەكتەپتە ئورۇس تىلى بىلەن ئوقۇغان ئۈچۈن ئورۇس تىل بولۇپ ئۆزىمىزنىڭ تىلىنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتىدۇ.

ئۆز مۇستەقىللىق بولۇپ مانا شۇ يىلدىن بۇيان بىزمۇ بايراملارنى ئۆتكۈزۈپ، پرېزىدېنت باشلىق بولاپ مەيدانغا چىقىمىز مۇشۇ پايتەختى قىرغىزىستاننىڭ بىشكەكتە. شۇ ئويۇن تاماشا، ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ ھۆنىرىنى كۆرسىتىپ، تاماق ئاشلىرىنى، مۇزىكا ناخشىلىرىنى، ئۇسسۇللىرىنى ياڭرىتىپ، ھەر يىل شۇنداق تەنتەنىلىك بولۇپ ئۆتىدۇ. بىشكەكتىن فېرۇزە تەييارلىدى.